ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວຕ່າງໆນີ້ນະ ກະໝູນວຽນມາຮອດອີກຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານກະລຸນາລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍຕຽມຂະຫຍາຍຈຸດຕະຫຼາດເຊື່ອ ມປົນບ້ານໝໍ້ ສີຊຽງໃໝ່ນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ຈັກຫຼັກໜຶ່ງພຸ້ນຕົວະ 500 ເມັດ ໂອ 500 ແມັດ ເຄິ່ງຫຼັກ ອືມ ເຄິ່ງຫຼັກ ໂອ ແປວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນແລ້ວ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ຫົນທາງໂຕນັ້ນມັນນ້ອຍແທ້ ອັນ ລົດສອງຄັນນີ້ສວນກັນນີ້ຍາກລະບໍ ຖະໜົນເສັ້ນນັ້ນນະ ແປວ່າເ ພິ່ນຂະຫຍາຍອອກເນາະ ອືມ ໂອເຄ ແລ້ວເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງມາ ມາ ມາຂະຫຍາຍຕະຫຼາດນີ້ເນາະ ກະຄື ເອີ ການຂະຫຍາຍໂຕຕົງນີ້ ກະເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ຄ້າແມ່ຂາຍ ຜູ້ປະກອບການ ນະ ທັງໄທແລະລາວ ຕອນນີ້ ມູນລະຄ່າການຄ້າຂາຍສິນຄ້າມັນກະເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລ້ວກະມີສິນຄ້ານຳເຂົ້ານຳອອກນີ້ກະຫຼາຍຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະວ່າຕອນປີກາຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເບິ່ງຕະຫຼາດບ້ານໝໍ້ນີ້ ກໍ ອັນ ຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນນີ້ ເຫັນເພິ່ນຂະຫຍາຍເດີ່ນໃຫ້ມັນກວ້າງອອກຢູ່ ແລ້ວກະແປງບາງສິ່ງບາງຢ່າງອອກຫັ້ນນະ ແປວ່າພັດທະນາຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ເພິ່ນສິເອົາຕໍ່ມັນໃສ່ ອັນ ທ່າເຮືອໃໝ່ນີ້ ກະແປວ່າ ກະແປວ່າເປັນກິດຈະການທີ່ວ່າ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼາຍເຕີບກວ່າເກົ່າ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຕະຫຼາດນີ້ແມ່ນວ່າ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນບໍ່ແມ່ນແນໃສ່ຕະຫຼາດສີຊຽງໃໝ່ ຫຼືວ່າຄົນໄທ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເພື່ອການຄ້າທີ່ວ່ານຳເອົາສິນຄ້າມາຈາກລາວ ແລ້ວ ກະຂອງຝັ່ງໄທໄດ້ມາຂາຍຢູ່ຫັ້ນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືການຄ້າການຂາຍມັນກະເປັນ ເປັນ ຕະກີ້ ມັນກະຍົກລະດັບເນາະ ກະເປັນການຄ້າທ້ອງຖິ່ນນ້ອຍໆ ຕອນນີ້ກະເປັນການຄ້າ

ອາດຈະບໍ່ຮູ້ໝົດນີ້ ແຕ່ວ່າເຫັນວ່າມັນມີຢູ່ໃນແຄມຂອງນີ້ ຕັ້ງແຕ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍລົງໄປພຸ້ນລະ ຮອດ ອັນ ອຳນາດຈະເລີນ ແຖວນັ້ນພຸ້ນລະ ແຕ່ວ່າພາກເໜືອໄດ້ມີບໍ່ເນາະ ພາກເໜືອກະ ກະມີຄືກັນ ມີແຕ່ລະຈັງຫວັ ດກະສິມີ ມີຄືກັນ ເພາະວ່າເປັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄົນ ຄົນທ້ອງຖິ່ນທັງສອງຝ່າຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ແປວ່າເລາະຕາມແຄມຂອງ ຈົດໆໄປຮອດຊຽງແສນພຸ້ນ ວ່າມີຕະຫຼາດເຊື່ອມປົນແຫຼະເ ນາະ
ແມ່ນ ໂອເຄ ແລ້ວບັດນີ້ເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ໄທລາວຈັດກອງປະຊຸມຄະນະເຮັດວຽກເຮັດການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຄືເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະຢູ່ທີ່ ໄດ້ຈັດກ ອງປະຊຸມທີ່ໂລງແລມພັນລ້ານ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເລື່ອງ

ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງ 2 ປະເທດເຂົ້າຫາກັນ ປັດຈຸບັນການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນພື້ນທີ່ສີ່ຫຼ່ຽມວັດທະນະທຳລ້ານ ຊ້າງກະມີສັກກະຍະພາບສູງ ແຕ່ກະຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຕຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອການຮອງຮັບ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນ າຄົດ ຕາມທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ ພັດທະນາຄວາມຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງສອງ ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງໄທລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລ້ວກະໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງລ າຍໄດ້ສູ່ຊຸມຊົນຢ່າງຍັ່ງຍືນຕໍ່ໄປເນາະ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອາ ສີ່ຫຼ່ຽມວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງນີ້ນະ ຄັນວ່າສີ່ຫຼ່ຽມນີ້ແປວ່າ ມັນ ມັນໝາຍເຖິງເຂດແດນ 4 ບ່ອນ ລະຫວ່າງລາວກັບໄທຕໍ່ກັນຊະບໍ ຫຼືວ່າແນ ວໃດ ບໍ່ເຂົ້າໃຈນຳ ແມ່ນ ກະຄືສີ່ຫຼ່ຽມເນາະ ກະຊິຢ່າງ ຈັງ ຈັ່ງປະເທດໄທນີ້ເນາະ ກະຊິມີໜອງຄາຍເນາະ ຕິດ ຕິດກັນເນາະ ໜອງຄາຍ ອຸດອນທານີ ໜອງບົວລຳພູ ເລີຍ ນີ້ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຕິດກັນ ຕິດກັນ ແລ້ວກະມີສະພ າບພື້ນທີ່ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ແລ້ວກະຝັ່ງລາວເອງ ເພິ່ນກະມີພື້ນທີ່ທີ່ ອາ ນຳມາເຊື່ອມໂຍງກັນ ກະ ກະສີ່ແຂວງນຳກັນ ຈັ່ງຊີ້ ກະເປັນພື້ນທີ່ທີ່ ອາ ຈັດການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ ຖ້າມີທົວນີ້ ມີການຈັດທົວ ຖ້າມາທົວປະເ ທດໄທກະໄປ 4 ຈັງຫວັດນີ້ ຄັນຖ້າທົວໄປທາງ ສປປ ລາວ ກະໄປ 4 ແຂວງນີ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊາຍແດນຫັ້ນ ລະຫວ່າງທີ່ວ່າສີ່ຫຼ່ຽມນີ້ ມັນບໍ່ຕິດກັນກໍຕາມ ຍົກຕົວຢ່າງ ອຸດອນທານີ ມັນກະບໍ່ຕິດກັບນ້ ຳຂອງ ແຕ່ວ່າໜອງຄາຍນີ້ຕິດຢູ່ ແຕ່ວ່າແມ່ນເອົາສີ່ເຂດໃນໄທນີ້ ແລ້ວກະສີ່ເຂດໃນລາວນີ້ ມາ ມາ ມາເປັນ 4 ເຂດວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເນັ້ນໆ ກະຄືເລື່ອງຂອງການທ່ອງທ່ ຽວ ເພາະວ່າສະພາບພື້ນທີ່ ແລ້ວກະການເດີນທາງກະ ກະບໍ່ໄດ້ໄກເກີນໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມາໃນຊ່ວງ 2-3 ມື້ ກະຊິພາໄປທ່ຽວ ຖ້າມາເມືອງໄທກະໄປ ຊິທ່ຽວສີ່ຈັງຫວັດນີ້ ກະຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະຄອບຄຸມສະຖານທີ່ສຳຄັນໆ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ແລ້ວບັດນີ້ຄະນະເຮັດວຽກນີ້ ແປວ່າເພິ່ນຊິມາເຮັດວຽກຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຊັ້ນນະ ແມ່ນ ມາເຮັດວຽກເລື່ອງນີ້ໂດຍສະເພາະ ກະຄືພະຍາຍາມຫາແນວທາງທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ກັບ ອາ ຜູ້ທີ່ຈະມາທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກັບຄະນະທົວອະໄລຕ່າງໆພວກນີ້ເນາະ ໂອ ກະແປ ແປວ່າໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຫຼືວ່າຕ່າງປະເທດມາ ກະຢາກແປວ່າໃຫ້ຄວາມສະດວ ກສະບາຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິເປັນສະເພາະ ອາ ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງຊາວໄທກັບຊາວລາວ ຖ້າເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດກະຊິໄປທ່ຽວໃນ ໃນສີ່ຫຼ່ຽມຕົງນີ້ ກະ ກະຊິຈັດທົວໄປທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງ

ການໄປມາລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາກັບການາດາ ຊິຂັບລົດປື້ດໄປໂລດ ອັນນີ້ໂອຍ ລົງມາໄດ້ມາປະກອບໜັງສື ແລ້ວກະໄດ້ໄປເຂົ້າຕູ້ນ້ອຍ ອັນ ຈ່າຍເງິນ ແລ້ວກະເອົາອັນ ອັນ ໜັງສືຢັ້ງຢືນຈ່າຍເງິນ ແລ້ວ ກະຫຼາຍໆແນວ ແລ້ວມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍໄປຊະເທາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກນີ້ຢາກຊາບອັນນີ້ ອັນນີ້ປະເທດໄທ ອັນນີ້ປະເທດໄທເນາະ ປະເທດໄທ ແລ້ວກະປະເທດອາຊຽນທີ່ມີພື້ນດິນຕິດກັນເນາະ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນໄທ ລາວ ຫຼື ຫວຽດນາມ ຫຼື ກຳພູຊາ ຫຼື ພະມ້າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະເຄີຍມີການ ອ່າ ຫາລືກັນວ່າ ເຮັດແບບ ແບບຢູໂຣບເນາະ ກະຄືຂີ່ລົດຈາກປະເທດໄທຂ້າມໄປລາວ ຂ້າມໄປຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄປໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນຕ ອນອີ່ຫຍັງຫຼວງຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ຕອນນີ້ກະຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງກັນປານໃດ ຕະກີ້ເວົ້າເຖິງກັນ ເວົ້າເຖິງກັນຢູ່ ມັນ ບັນຫາມັນຍາກໃນທີ່ວ່າ ແຕ່ລະປະເທດມັນບໍ່ເຊື່ອໃຈກັນຫັ້ນນະ ກ່ຽວກັບລົດລາ ລະກະຫຼາຍອັນຫຼາ ຍແນວ ມັນບໍ່ເຊື່ອໃຈກັນ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຢູ່ທະວີບຢູໂຣບນີ້ ແມ່ນຢູ່ ວັດທະນະທຳປະເພນີແມ່ນຫຍັງ ມັນກະແຕກຕ່າງກັນ ການເມືອງກະແຕກຕ່າງກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໃຈກັນ ເອີ ຂ້ອຍໄປບ້ານເຈົ້າກ ະບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຈົ້າມາບ້ານຂ້ອຍກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ອັນນີ້ນີ້ມັນມີບັນຫາໃນດ້ານການເຊື່ອໃຈ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດດອກວ່າ ແຕ່ວ່າໃນອະນາຄົດນີ້ມັນຊິເປັນແບບໃດ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກລະ ເພາະວ່າ ມັນໄປ ມາຍາກຫັ້ນຊິ ມັນກະ ການທ່ອງທ່ຽວມັນກະບໍ່ສະດວກສະບາຍ ມັນກະເປັນການຕັດກຳລັງໃຈຂອງຜູ້ທ່ອງທ່ຽວຫັ້ນນາ ເພາະວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ບາງຄົນທີ່ວ່າເອົາລົດມາຈາກລາວນີ້ ເອົາມາໜອງຄາຍ ຫຼືວ່ າປະເທດໄທນີ້ ເອົາມາໄດ້ດົນທີ່ສຸດແມ່ນເດືອນດຽວ ຫຼັງຈາກເດືອນໜຶ່ງຕ້ອງກັບໄປທ່າເດື່ອ ອ່າ ໄປທ່ານາແລ້ງ ໄປແລ່ນໜັງສືໃໝ່ ລະເຂົ້າມາໜອງຄາຍ ແລ່ນໜັງສືໃໝ່ ໄດ້ອີກເດືອນໜຶ່ງ ລະເປັນຫຍັງບໍ່ໃຫ້ 2 ເດື ອນເລີຍຊັ້ນນະ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນຍາກແບບນີ້ ບາງຄົນເນາະ ໄປທ່ຽວພຸ້ນ ຢູ່ສັດຕະຫີບພຸ້ນ ໝົດເດືອນລະຕ້ອງຂີ່ລົດມາໜອງຄາຍ ຂ້າມໄປ ລະຈັ່ງຊິລົງໄປສັດຕະຫີບເກົ່າໃໝ່ນີ້ ມັນຍາກສຳລັບຜູ້ ຜູ້ທີ່ວ່າໄປໆມາ ໆ ມັນ ມັນເສຍເວລາ ເສຍເງິນເສຍຄຳ ລະກະສ່ຽງຄວາມປອດໄພອີກ ດີບໍ່ດີຂັບມາ ລົດມາແຕ່ສັດຕະຫີບ ຕຳຕາຍຊ້ຳກະບໍ່ຈັກ ອັນນີ້ມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຢູ່ ອັນນີ້ນະ ແປວ່າອັນນີ້ການປະສົບການ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ ມາແທ້ໆແລ້ວ ເຫັນແລ້ວອັນນີ້ນະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ແມ່ນວ່ານະຄອນພະນົມຕຽມເຮັດບຸນຍ່າງແລ່ນຂ້າມຂອງນີ້ເດ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຄືບຸນເພິ່ນເນາະ ນະຄອນພະນົມຕຽມຈັດບຸນຍ່າ ງແລ່ນຂ້າມຂອງ ນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ມາລາທອນ 2019 ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານສະຫຍາມ ສິລິມົງຄົນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ເພິ່ນກະໄດ້ບອກວ່າ ຫຼາຍໜ່ວຍໃນ ໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ກ ະຮ່ວມກັບມູນນິທິສີໂຄດຕະບູນ

ທາງສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງປະເທດໄທ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ຈະຊິທຳການຖ່າຍທອດສຽງ ທັງທາງສຽງ ທາງ Facebook Live ທາງເພດ ສວທ ນະຄອນພະນົມເນາະ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄທລາວໄດ້ ໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ຊົມນຳ ໄດ້ຟັ ງນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າແລ່ນມາລາທອກມາລາທອນ ຫຼືວ່າຍ່າງແນວໃດກະຢ່າ ຂ້າມຂອງ ນະຄອນພະນົມຫາຄຳມ່ວນ ຫຼືວ່າເມືອງທ່າແຂກຫານະຄອນພະນົມນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດ ນີ້ ມັນເປັນສິ່ງແປກໆ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນການພັດທະນາ ຫຼືວ່າເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກໍຕາມ ຫຼືວ່າຄວາມສຳພັນໄມຕີຈິດລະຫວ່າງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງນະຄອ ນພະນົມນີ້ນະ ມີ ມີ ມີແຕ່ເຮັດແຕ່ວ່າແລ່ນຍ່າງມາຣາທອນນີ້ ເປັນຫຍັງເຮັດແບບນີ້ເນາະ ເທື່ອກ່ອນນີ້ຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ກະເຮັດເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວຕວ໋າ ຖ້າເທົ່າຊຸມື້ນີ້ເນາະ ການແລ່ນການຍ່າງນີ້ ອ່າ ບາງ ບາງຈັງຫວັດ ຢ່າງເຊັ່ນນະຄອນພະນົມ ຫຼືໜອງຄາຍ ບາງພວກເຂົາຖືວ່າເປັນ ເປັນປະເພນີທີ່ຈະຕ້ອງຈັດເປັນປະຈຳທຸກປີ

ສອງກ້ຳສອງຝ່າຍນີ້ໃຊ້ເລື່ອງກິລາ ໄດ້ຍ່າງແລ່ນ ຫຼືວ່າຂີ່ລົດຖີບນີ້ ເປັນຄັນຕາລະບັດໃນການເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງເພື່ອດ້ານການເງິນ ຫຼືວ່າການທ່ອງທ່ຽວບໍ ຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈນີ້ນະ ອັນນີ້ຈັກທ່ານຜູ້ຟັງຟັງແລ້ວ ຊິຄິດວ່າແນວໃດກໍບໍ່ຈັກລະ ແຕ່ວ່າໃນຊຸດນີ້ນີ້ຊິເຮັດໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ກວ່າຊຸດກ່ອນຊັ້ນບໍ ອັນນີ້ກະເທົ່າທີ່ໄດ້ເຫັນຖະແຫຼງຂ່າວເນາະ ເພິ່ນກະບອກວ່າຊິເຮັດໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ

ແລະກໍຊິບໍ່ແມ່ນອາໄສເລື່ອງນີ້ເພື່ອເປັນການຫາເງິນໂດຍທາງອ້ອມ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ໃດສິແລ່ນຊິຍ່າງນີ້ ປະກອບໃບຄຳຮ້ອງເຂົ້າໄປ ເສຍຫ້າຫົກສິບບາດ ສອງສາມຮ້ອຍບາດ ຫຼືວ່າເທົ່ານີ້ພັນກີບ ເທົ່ານັ້ນພັນກີບ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິແລ້ວຊຸມື້ນີ້ ຕະກ່ອນນີ້ຊິຈັດແລ່ນຈັດຍ່າງນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງມີການເກນຄົນມາ ເກນຄົນມາ

ໂຕນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ລາຄາ ແຕ່ເທົ່າທີ່ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ປີທີ່ແລ້ວນີ້ກະ 300 400 ແລ້ວແຕ່ໄລຍະ ຄັນໄລຍະໄກ ກະ ກະເສຍຫຼາຍແດ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ້ ມັນຫຼາຍເຕີບເດ້ 300 ນີ້ ເຮັດວຽກນີ້ ອັດຕາເຮັດວຽກເຮັດການໃນປະເທ ດໄທນີ້ ມື້ໜຶ່ງນີ້ເຮັດວຽກນີ້ 8 ຊົ່ວໂມງ ມັນໄດ້ແຕ່ 300 ຄັນເກັບ 300 ຄ່າແລ່ນ ກະແປວ່າຫຼາຍຕົວນີ້ນະ ກະ ກະຖືວ່າຫຼາຍບໍ ກະຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ຄົນກະສົນໃຈ ພໍເພິ່ນ ເປີດໃຫ້ສະໝັກກັນ ກະສະໝັກກັນເກີນ ເກີນຈຳນວນທີ່ຕ້ອ ງການຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ເພາະວ່າດຽວນີ້ເຂົາກະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເລື່ອງຂອງການອອກກຳລັງກາຍ ໄດ້ເສື້ອເປັນທີ່ລະລຶກ ໄດ້ຫຼຽນເປັນທີ່ລະລຶກຈັ່ງຊີ້ ເຂົາເຈົ້າ ບາງ ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າສະສົມຫຼຽນໃນການອອກ ກຳລັງກາຍ ໂຕນີ້ກະເປັນ ເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງເຈົ້າຂອງ ອີກ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສາມາດ ແລ່ນໄດ້ໄລຍະເທົ່ານັ້ນ ໄລຍະທໍ່ນີ້ຈັ່ງຊີ້
ໂອ້ ກະແປ ແປ ແປວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າໄປແລ່ນ ໄປມ່ວນໄປຊື່ນ ແລ້ວກະໄດ້ເສື້ອໄດ້ຫຍັງ ແລ້ວກະໄດ້ຫຼຽນ ໄດ້ອັນນັ້ນອັນນີ້ ກະໄດ້ໄປອວດໝູ່ວ່າໂຕໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການນີ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ທີ່ສຳຄັນເນ າະ ກະຄືຫຍັງ ແລ່ນຂ້າມຂອງນີ້ກະໄດ້ ໄດ້ເບິ່ງສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງ ຂອງແຕ່ລະຈັງຫວັດນຳ ຂ້າມມານະຄອນພະນົມ ກະໄດ້ເບິ່ງຂອງນະຄອນພະນົມ ຖ້າໄປແຂວງຄຳມ່ວນ ກະໄດ້ເບິ່ງ ສະພາບທົ່ວໄປຂອງ ຂ ອງຄຳມ່ວນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກະຄືການແລ່ນຈຳນວນຫຼາຍໆ ກະຄືໄດ້ ໄດ້ໝູ່ໃໝ່ນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະ ກະເປັນ ເປັນການພັດທະນາຄວາມສຳພັນໃນດ້ານສັງຄົມວ່າຊັ້ນເນາະ ໂອເຄ ແມ່ນ ໂອເຄ ຈັ່ງ ໃດກໍຢາກຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານອີກເປັນຮວດໃໝ່ອີກນີ້ ສຳລັບທີ່ວ່າໄດ້ລາຍງານຂ່າວຄາວທີ່ໜ້າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເຫຼັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວ ຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ